From Washington, this is VOA News. ສະບາຍດີ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ທີ່ນີ້ສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກໆວັນຈາກວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ນະຄອນຫຼວງຂອງສະຫະລັດ ເຊິ່ງທ່ານກໍສາມາດຮັບຟັງໄດ້ທາງອິນເຕີເນັດເຊັ່ນກັນທີ່ lao.voanews.com ທ່ານຜູ້ຟັງ ຂ້າພະເຈົ້າອາດນະສັກ ຜູ້ປະກາດລາຍການກະຈາຍສຽງ ໃນຄ່ຳຄືນນີ້ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງລາຍງານ ຂໍ້ຕົກລົງຄວາມໝັ້ນຄົງມູນຄ່າ 118 ຕື້ ຂອງສອງພັກ ທີ່ລົ້ມແຫຼວໃນສະພາສູງສະຫະລັດ ຕິດຕາມດ້ວຍ ລາຍການເມືອງລາວໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ຂ່າວຮອບຫຼ້າສຸດ ແຕ່ກ່ອນອື່ນ ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວພາກທີ 1 ຈາກນັກຂ່າວຂອງພວກເຮົາປະຈຳແລງວັນສຸກມື້ນີ້ ຫົວຂໍ້ຂ່າວທີ່ສຳຄັນສຳລັບແລງມື້ນີ້ ມີດັ່ງນີ້ ສະຫະລັດກ່ າວປ້ອງກັນການໂຈມຕີທາງອາກາດ ໃນຂະນະທີ່ຊາວອີຣັກມີຄວາມໂກດແຄ້ນເພີ່ມຂຶ້ນ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດບລິງເກັນ ເດີນທາງກັບສະຫະລັດ ໂດຍປາສະຈາກການຢຸດຍິງລະຫວ່າງອິສຣາແອລ ແ ລະ ກຸ່ມຮາມາສ ຫຼື ການປ່ອຍໂຕປະກັນ ແລະ ປາກິສຖານພວມລໍຖ້າຜົນການເລືອກຕັ້ງທີ່ເປັນບັນຫາໂຕ້ແຍ້ງ ທ່າມກາງຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງການເມືອງທີ່ເພີ່ມທະວີຂຶ້ນ ຕໍ່ໄປຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວລາຍລະອຽ ດ ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ສະບາຍດີອາດນະສັກ ສະບາຍດີ ເຈົ້າ ພາກຕາເວັນອອກກາງນີ້ກໍຍັງສືບຕໍ່ຄອບງຳຫົວຂໍ້ຂ່າວຕ່າງໆ ແລະ ໃນແລງມື້ນີ້ເຮົາກໍມີຂ່າວກ່ຽວກັບອີຣັກ ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ໃນພາກຕາເວັນອອກກາງ ເ ຊັ່ນດຽວກັນ ຊຶ່ງລາຍງານຂ່າວກ່າວວ່າ ສະຫະລັດບໍ່ໄດ້ສະແດງຮ່ອງຮອຍໃດໆໃຫ້ເຫັນກ່ຽວກັບການຜ່ອນເບົາລົງ ຫຼັງຈາກການໂຈມຕີທາງອາກາດຕໍ່ອີຣັກ ທີ່ແນໃສ່ຜູ້ບັນຊາການທະຫານບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບການ ໜູນຫຼັງຈາກອີຣ່ານ ໃນເຂດໃຈກາງນະຄອນຫຼວງແບັກແດດ ທີ່ໄດ້ພາໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ພໍໃຈຄືນໃໝ່ ແລະ ການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຖອນກຳລັງສະຫະລັດ ອອກໄປຈາກປະເທດດັ່ງກ່າວ ແຕ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູ່ວໍຊິງຕັນ ໃນວັນ ພະຫັດວານນີ້ໄດ້ກ່າວປ້ອງກັນການໂຈມຕີທາງອາກາດທີ່ໄດ້ມີຂຶ້ນໃນວັນອັງຄານແລ້ວ ແລະ ເຕືອນວ່າ ສະຫະລັດຈະບໍ່ມີຄວາມລັງເລໃຈໃດໆ ທີ່ຈະດຳເນີນການເພີ່ມຕື່ມ ຖ້າກຳລັງຂອງຕົນຫາກຖືກໂຈມຕີຄື ນອີກ ພວກເຮົາໃຫ້ການເຄົາລົບໂດຍເຕັມຕໍ່ອະທິປະໄຕຂອງອີຣັກ ໂຄສົກຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ທຳນຽບຂາວ ທ່ານຈອນ ເຄີບີ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ ຖ້າບໍ່ມີການໂຈມຕີຕໍ່ທະຫານຂອງ ພວກເຮົາທີ່ໄດ້ຖືກຮັບເຊີນໄປທີ່ນັ້ນໂດຍລັດຖະບານອີຣັກ ມັນກໍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການໂຈມຕີຕອບໂຕ້ຄືນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທະຫານຂອງສະຫະລັດຫຼາຍໆທ່ານ ກໍໄດ້ສົ່ງສານທີ່ຄ້າຍຄືກັນຈາກທຳນຽບຫ້າແຈ ຖ້າເ ຈົ້າຫາກໂຈມຕີ ແລະ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ຄົນຂອງພວກເຮົາ ພວກເຮົາຮູ້ວ່າເຈົ້າແມ່ນໃຜ ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງນາຍພົນ ແດນຽວ ໂຮເກັນສັນ ຜູ້ບັນຊາການກຳລັງຮັກສາດິນແດນຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າ ວກ່ຽວກັບການຕອບໂຕ້ຂອງສະຫະລັດຕໍ່ການໂຈມຕີ ຄ້າຍທະຫານແຫ່ງໜຶ່ງໃນປະເທດຈໍແດນ ທີ່ໄດ້ສັງຫານກຳລັງຮັກສາດິນແດນອາເມລິກັນ 3 ຄົນ ແລະ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບອີກ 40 ຄົນ ມັນຈະມີບິວທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຈ່ າຍຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າສິ່ງອື່ນໃດ ທີ່ປະໄວ້ສຳລັບພວກເຮົາ ທ່ານໄດ້ກ່າວເພີ່ມຕື່ມ ສະຫະລັດໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ພວກທະຫານບ້ານທີ່ອີຣານໜູນຫຼັງ ຊຶ່ງປະຕິບັດງານພາຍໃຕ້ຮົ່ມທຸງຂອງກຸ່ມຕໍ່ຕ້ານອິດສະລາມໃນອີຣັກ ໃ ນການໂຈມຕີຮ້າຍແຮງຕໍ່ຄ້າຍ Tower 22 ໃນປະເທດຈໍແດນ ພ້ອມທັງການໂຈມຕີອື່ນໆ ອີກ 168 ເທື່ອຕໍ່ກຳລັງສະຫະລັດໃນອີຣັກ ແລະ ຊີເຣຍ ທີ່ຍ້ອນຄືນໄປເມື່ອກາງເດືອນຕຸລາຜ່ານມາ ສະຫະລັດໄດ້ຈັບຕາເບິ່ງໂດຍສ ະເພາະກຸ່ມກາຕາອິບ ເຮສບໍລາ ຊຶ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ທຳນຽບຫ້າແຈເວົ້າວ່າ ເປັນການໂຈມຕີຢູ່ຈໍແດນ ທີ່ມີເຄື່ອງໝາຍຂອງກຸ່ມທີ່ໄດ້ຮັບການລຸນຫຼັງທີ່ສຳຄັນດັ່ງກ່າວຈາກອີຣານ ການໂຈມຕີໃນວັນອັງຄານແລ້ວ ແມ່ ນແນເປົ້າໝາຍໃສ່ຜູ້ບັນຊາການອາວຸໂສຂອງກຸ່ມກາຕາອິບ ເຮສບໍລາ ທ້າວ ວີແຊມ ໂມຮຳມັດ ອານເຊໄອດີ ອານາຊັກ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານ ແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ໄດ້ເດີນທາງກັບຄືນມ ານະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ຈາກຕາເວັນອອກກາງ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ຕົກລົງໃໝ່ສຳລັບການຢຸດຍິງໃນສົງຄາມ 4 ເດືອນຂອງອິດສະຣາເອວ ແລະ ກຸ່ມຮາມາສ ໃນເຂດກາຊາ ຫຼື ການປົດປ່ອຍຕົວປະກັ ນທີ່ຖືກຈັບໂດຍພວກຫົວຮຸນແຮງຕື່ມອີກຢູ່ໃນມື ທ່ານ ບລິງເກັນ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດຄົນອື່ນໆ ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງມີຄວາມຫວັງໃນແງ່ດີວ່າ ການຢຸດຍິງຈະສາມາດບັນລຸໄດ້ ແລະ ຕົວປະກັນ 100 ຄົນ ຫຼື ທີ່ ຍັງເຫຼືອຈະໄດ້ຮັບການປ່ອຍໂຕ ແຕ່ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິດສະຣາເອວ ທ່ານ ເບັນຈາມິນ ເນຕັນຢາຮູ ໄດ້ເຍາະເຍີ້ຍແຜນການຂອງກຸ່ມຮາມາສ ທີ່ຈະປ່ອຍໃຫ້ກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງດັ່ງກ່າວຄວບຄຸມເຂດກາຊາວ່າ ເ ປັນການຄິດໄປເອງ ແລະ ກ່າວວ່າ ກອງກຳລັງອິດສະຣາເອວຈະຕໍ່ສູ້ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໄດ້ໄຊຊະນະຢ່າງແທ້ຈິງ ໃນຂະນະດຽວກັນ ທຳນຽບຂາວປະກາດວ່າ ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ຈະເປັນເຈົ້າພາບຕ້ອນຮັ ບກະສັດ ອັບດຸນລາ ທີສອງ ຂອງຈໍແດນ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ໃນວັນຈັນ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຄວາມຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງອິດສະຣາເອວ ແລະ ກຸ່ມຮາມາສ ທ່ານ ບລິງເກັນ ໄດ້ສິ້ນສຸດການເດີນທ າງໄປຕາເວັນອອກກາງ 4 ປະເທດ ໂດຍການພົບປະກັບຄະນະລັດຖະມົນຕີສົງຄາມຂອງທ່ານ ເບັນຈາມິນ ເນຕັນຢາຮູ ເຊິ່ງລວມທັງອະດີດຜູ້ບັນຊາການທະຫານ ທ່ານ ເບັນນີ ແກຣນສ ແລະ ທ່ານ ກາບີ ໄອແຊນ ກອດ ນັກການທູດສູງສຸດຂອງສະຫະລັດກ່າວວ່າ ທ່ານຈະສຸມໃສ່ຕົວປະກັນ ແລະ ຄວາມປາດຖະໜາອັນແຮງກ້າທີ່ພວກເຮົາທັງສອງຝ່າຍຢາກເຫັນພວກເຂົາກັບຄືນສູ່ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ ເຊິ່ງເປັນວຽກທີ່ ກຳລັງດຳເນີນຢູ່ໃນການເພື່ອໃຫ້ໄປເຖິງຈຸດນັ້ນ ແຕ່ໃນຕອນແລງວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາ ທ່ານບລິງເກັນໄດ້ຮັບຮູ້ຄວາມແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຈະແຈ້ງ ລະຫວ່າງແຜນການຢຸດຍິງຫຼາຍອາທິດ ທີ່ສະເໜີໂດຍອິສຣາແອ ລ ສະຫະລັດ ກາຕາ ແລະ ອີຈິບ ແລະ ປ່ອຍຕົວປະກັນ ແລະ ການຕອບຂອງກຸ່ມຮາມາສ ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຖອນທະຫານອິສຣາແອລອອກຈາກເຂດກາຊາ ການຢຸດການໂຈມຕີເຂດກາຊາ ແລະ ສິດຂອງກຸ່ມຮາມາສໃ ນການປົກຄອງດິນແດນ ແລະ ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດທາງທະຫານຄືນໃໝ່ ໄພສານ ຜົນການເລືອກຕັ້ງສະພາແຫ່ງຊາດປາກິສຖານຂອງທາງການໃນຂັ້ນຕົ້ນ ຄ່ອຍໆເປີດເຜີຍໃຫ້ຊາບຢ່າງຊ້າໆ ໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ຫຼັງຈາກໄດ້ມີການລໍຖ້າດົນນານ ແລະ ການກ່າວຫາວ່າມີການສໍ້ໂກງຄະແນນ ເພື່ອຊ່ວຍບັນດາພັກທີ່ນິຍົມທະຫານ ການປ່ອນບັດຍັງມີຂຶ້ນໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ທ່າມກາງທີ່ມີການສັ່ງໃຫ້ໂຈະການໃຊ້ໂທລະສັບ ມືຖື ແລະ ອິນເຕີເນັດໃນທົ່ວປະເທດ ແລະ ໄດ້ເກີດຄວາມຮຸນແຮງຂຶ້ນຢ່າງກະຈັດກະຈາຍ ຊຶ່ງໄດ້ພາໃຫ້ມີຄວາມສົງໄສກ່ຽວກັບຜົນການເລືອກຕັ້ງ ແລະ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງການເລືອກຕັ້ງ ທີ່ເປັນບັນຫາຖົກ ຖຽງໂຕ້ແຍ້ງກັນຢູ່ແລ້ວນັ້ນ ຄະນະກຳມາທິການເລືອກຕັ້ງຂອງປາກິສຖານ ໄດ້ປະກາດຜົນການເລືອກຕັ້ງຈຳນວນໜຶ່ງ ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນສຸກມື້ນີ້ 12 ຊົ່ວໂມງ ຫຼັງຈາກການປ່ອນບັດໃນທົ່ວປະເທດ ທີ່ມີປະຊາ ຊົນ 241 ລ້ານຄົນ ໄດ້ປິດລົງ ກຳມາທິການໄດ້ປະກາດຜົນການເລືອກຕັ້ງພຽງແຕ່ 24 ເປີເຊັນເທົ່ານັ້ນ ມາຮອດຕອນບ່າຍຂອງມື້ນີ້ ຜົນການເລືອກຕັ້ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ກຸ່ມຂອງບັນດາຜູ້ສະໝັກ ອິດສະຫຼະທີ່ໄດ້ຮັບ ການສະໜັບສະໜູນຈາກພັກປາກິສຖານ ຕາຣີກ ອີ ອິນຊັບ ຫຼື PTI ຂອງອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິມຣານ ຄານ ທີ່ຖືກຄຸມຂັງຢູ່ນັ້ນ ໄດ້ຮັບຄະແນນດີກວ່າທີ່ຄາດກັນໄວ້ ທັງໆທີ່ໄດ້ຕົກເປັນເປົ້າໃນການປາບປາມຂອງລັ ດຖະບານກ່ອນໜ້າການເລືອກ ຕັ້ງ ການແຂ່ງຂັນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເພື່ອເລືອກເອົາບ່ອນນັ່ງ 266 ບ່ອນ ຢູ່ໃນສະພາແຫ່ງຊາດ ຫຼື ສະພາຕ່ຳຂອງປະເທດ
ຂະນະນີ້ ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກໆວັນຈາກວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ນະຄອນຫຼວງຂອງສະຫະລັດ ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວຂອງພວກເຮົາຕໍ່ ຫຼັງຈາກທີ່ມີການຄາດຄະເນມາຫຼ າຍມື້ໃນຢູເຄຣນ ປະທານາທິບໍດີ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໄດ້ປົດນາຍພົນ ວາເລຣີ ຊາລູນນີ ຜູ້ບັນຊາການທະຫານສູງສຸດຂອງປະເທດ ຜູ້ທີ່ໄດ້ນຳພາການຕໍ່ສູ້ຕ້ານການຮຸກຮານຂອງຣັດເ ຊຍເປັນເວລາສອງປີ ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງນາຍພົນ ໂອເລັກຊານເດີ ຊິນສກີ ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງແທນ ເນື່ອງຈາກສົງຄາມເບິ່ງຄືວ່າຈະມາຮອດທາງຕັນ ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ກ່າວໃນຖະແຫຼງການວ່າ ວ່າທ່ານໄດ້ພົບກັບທ່ ານ ຊາລູຊນີ ເຊິ່ງບາງຄົນເບິ່ງວ່າເປັນວິລະຊົນແຫ່ງຊາດໃນການປົກປ້ອງຢູເຄຣນ ແລະ ຂອບໃຈທ່ານສຳລັບການນຳພາການສູ້ລົບກັບກອງກຳລັງມົສກູ ໃນຂະນະທີ່ນັກວິເຄາະທາງທະຫານຫຼາຍຄົນຄິດວ່າ ຢູເຄຣນຈະຖືກຮຸກຮານຢ່າງໄວວາ ແນວໃດກໍຕາມ ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ກ່າວວ່າ ມັນເຖິງເວລາແລ້ວທີ່ຈະຕ້ອງປ່ຽນແປງຜູ້ນຳພາຂອງກອງທັບ ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ກ່າວໃນເວທີສື່ສັງຄົມ X ເຊິ່ງໃນເມື່ອກ່ອນເອີ້ນ ວ່າ Twitter ວ່າ ຕອນນີ້ແມ່ນເວລາສຳລັບການປ່ຽນແປງໃໝ່ ພວກເຮົາໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງໃໝ່ທີ່ກອງທັບຢູເຄຣນຕ້ອງການ ພວກເຮົາຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລືວ່າ ໃຜແດ່ທີ່ຈະສາມາດເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອ ງການນຳພາໃໝ່ຂອງກອງທັບຢູເຄຣນ ທ່ານກ່າວ ໄພສານ ທະຫານໄດ້ມາເຮືອນຂອງຂ້ອຍໃນເມືອງເຄີຊອນ ແລະ ໄດ້ເວົ້າວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຈະເອົາຂ້ອຍໄປຢູ່ສູນເດັກນ້ອຍໃນແຫຼມໄຄຣເມຍ ອະທິບາຍໂ ດຍເດັກຊາຍອາຍຸ 18 ປີ ທ້າວ ເດນິສ ເບເຣສຈີ ໃນການກ່າວຕໍ່ບັນດາສະມາຊິກສະພາສະຫະລັດໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນເມື່ອເດືອນແລ້ວນີ້ ລາວເວົ້າວ່າ ພໍ່ແມ່ຂອງຂ້ອຍແມ່ນຫູໜວກ ແລະ ປາກກືກ ແລະ ບໍ່ສາມ າດທີ່ຈະຖຽງ ກັບພວກທະຫານຣັດເຊຍໄດ້ ລາວເວົ້າວ່າ ຢູ່ໃນສູນດັ່ງກ່າວ ຜູ້ຊີ້ນຳຂອງລາວໄດ້ປະຕິເສດການປິ່ນປົວໂລກເບົາຫວານຂອງລາວ ເພື່ອບັງຄັບໃຫ້ລາວເຊື່ອຟັງ ຈົນກວ່າຮ່າງກາຍຂອງລາວຊຸດ ໂຊມລົງ ແລະ ລາວກໍຖືກນຳຕົວສົ່ງໂຮງໝໍໂດຍລົດໂຮງພະຍາບານ ທ້າວ ເບເຣສຢີ ກ່າວຕໍ່ບັນດາສະມາຊິກຂອງຄະນະກຳມາທິການຮັກສາຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຮ່ວມມືໃນຢູໂຣບ ຊຶ່ງຮູ້ກັນໃນອີກຊື່ໜຶ່ງວ່າ ຄະນະກຳມາທິການສະຫະລັດ ເຮລຊິງກີ ຂ້ອຍບໍ່ຢາກເປັນຄົນສັນຊາດຣັດເຊຍ ຂ້ອຍໂທຫາໂທລະສັບສາຍດ່ວນຢູເຄຣນຈາກເບີຂອງຣັດເຊຍ ແລະ ໄດ້ໂດດຂຶ້ນດ້ວຍຄວາມດີໃຈ ເວລາຂ້ອຍຮູ້ວ່າເຂົາເຈົ້າຈ ະມາຫາຂ້ອຍ ທ້າວ ເບເຣສຢີ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາເດັກນ້ອຍຢູເຄຣນທີ່ໂຊກດີ ຫຼາຍຄົນຜູ້ທີ່ໄດ້ກັບບ້ານຢ່າງປອດໄພ ອົງການ Save Ukraine ແມ່ນເຄືອຂ່າຍການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກນ້ອຍຢູເຄຣນທີ່ຖືກລັກພາຕົວໄປໂດຍຣັດເຊ ຍທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໂດຍອົງການເພື່ອການພັດທະນາສາກົນ ແລະ ການບໍລິຈາກເອກະຊົນຂອງສະຫະລັດ ແຕ່ວ່າເຂົາເຈົ້າບໍ່ສາມາດທີ່ຈະສົ່ງເດັກນ້ອຍ 239 ຄົນກັບບ້ານ ຊຶ່ງ 64 ຄົນແມ່ນເດັ ກກຳພ້າ ອາດນະສັກ
ຮັງກາຣີໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ການຕ້ອງຕິກ່ຽວກັບກົດໝາຍການປົກປ້ອງອະທິປະໄຕໃໝ່ຂອງຕົນ ຫຼັງຈາກສະພາ ຂໍອະໄພ ຫຼັງຈາກສະຫະພາບຢູໂຣບໄດ້ດຳເນີນການທາງດ້ານກົດໝາຍຕໍ່ບູດາເປສໃນວັນພຸດທີ່ຜ່າ ນມາ ຍ້ອນຄວາມເປັນຫ່ວງວ່າກົດໝາຍດັ່ງກ່າວລະເມີດສິດຂັ້ນພື້ນຖານທາງດ້ານປະຊາທິປະໄຕ ຮັງກາຣີໄດ້ຮັບການ ຜ່ານກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນອະທິປະໄຕແຫ່ງຊາດໃນເດືອນທັນວາປີ 2023 ໂດຍສ້າ ງຕັ້ງຄະນະສືບສວນໃໝ່ຂຶ້ນ ໂດຍມີອຳນາດຢ່າງກວ້າງຂວາງເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບກຸ່ມ ຫຼື ບຸກຄົນໃດໆທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ມີອິດທິພົນຕໍ່ການອະພິປາຍໃນທີ່ສາທາລະນະ ກົມສືບສວນຂອງ ຮັງກາຣີສາມາດຊ່ວຍໃນການສືບສວນສອບສວນ ໂດຍມີການກວດກາດ້ານຕຸລາການພຽງເລັກນ້ອຍ ຫຼື ບໍ່ມີເລີຍ ກົດໝາຍນີ້ກ່າວວ່າ ການນຳໃຊ້ເງິນຂອງຕ່າງປະເທດ ໃນດ້ານການເລືອກຕັ້ງຄວນຖືກລົງໂທ ດພາຍໃຕ້ກົດໝາຍອາຍາ ດ້ວຍໂທດຈຳຄຸກເຖິງ 3 ປີ ພວກວິພາກວິຈານກ່າວວ່າກົດໝາຍນີ້ອາດເປັນໄປໄດ້ວ່າແນໃສ່ພວກຄົນຫຼາກຫຼາຍຊົນຊັ້ນໃນການດຳລົງຊີວິດ ໄພສານ ສະພາສູງສະຫະລັດໃນວັນພະຫັດ ວານນີ້ໄດ້ໃຫ້ການອະນຸມັດຕໍ່ຮ່າງກົດໝາຍຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງປະເທດ 95 ຕື້ໂດລາ ໂດຍການລົງຄະແນນສຽງ 67 ຕໍ່ 32 ຊຶ່ງເປັນການລົງຄະແນນສຽງຂັ້ນສຸດທ້າຍສຳລັບການຊ່ວຍເຫຼືອ 60 ຕື້ໂດລາໃຫ້ແກ່ຢູເຄຣນ ແລະ 14 ຕື້ໂດລາໃຫ້ແກ່ອິສຣາແອລ ລຸນຫຼັງການເຈລະຈາເປັນເວລາຫຼາຍຊົ່ວໂມງ ສະພາສູງກໍໄດ້ຮັບຄະແນນ 60 ສຽງທີ່ຈຳເປັນ ເພື່ອການລົງຄະແນນສຽງໃຫ້ການອະນຸມັດຂັ້ນສຸດທ້າຍກ່ຽວກັບຊຸດການຊ່ວຍເຫຼືອ ທີ່ລວມມີຫຼາຍຕື້ໂດລາ ສຳລັບບັນດາປະເທດໃນເຂດອິນໂດປາຊີຟິກ ເພື່ອຕ້ານການຮຸກຮານຂອງຈີນ ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫຼາຍຢູ່ໃນສະພາສູງ ທ່ານ ຊັກ ຊູເມີ ໄດ້ນຳສະເໜີມາດຕະການດັ່ງກ່າວໃນຕອນແລງຂອງ ວັນພຸດແລ້ວ ລຸນຫຼັງຂໍ້ຕົກລົງດ້ານຄວາມປອດໄພຊາຍແດນມູນຄ່າ 118 ຕື້ໂດລາ ບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດຢູ່ໃນສະພາສູງ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີການເຈລະຈາຫຼາຍເດືອນແລ້ວກໍຕາມ ທ່ານ ຊູເມີ ກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ຫາລືກັບ ທຳນຽບຂາວກ່ຽວກັບແຜນການສຳຮອງ ຫຼັງຈາກອະດີດປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ລາຍງານວ່າໄດ້ຕິດຕໍ່ກັບສະມາຊິກສະພາສູງຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ ໂດຍຂໍຮ້ອງພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ໃຫ້ລົງຄະແນນສຽງຕໍ່ຂໍ້ຕົ ກລົງສອງຝ່າຍ ອານາສັກ
ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະປະກາດການຕັດສິດອະດີດປະທານາທິບໍດີ ໂດນັລ ທຣຳ ຈາກການລົງແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງໃນທຳນຽບຂາວອີກຄັ້ງໜຶ່ງ ໄດ້ປະເຊີນກັບຄວາມສົງໄສຢ່າງເລິກເຊິ່ງຈາກສານສູງສຸດໃ ນວັນພະຫັດວານນີ້ ໂດຍຜູ້ພິພາກສາຈາກທັງລະບົບທີ່ມີແນວຄິດອຸດົມຄະຕິແຕກຕ່າງກັນ ໄດ້ສະແດງຄວາມສົງໄສ ກ່ຽວກັບຄວາມຖືກຕ້ອງທາງກົດໝາຍຂອງມັນ ພ້ອມກັບຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບຜົນກະທົບໃ ນພາກປະຕິບັດ ກ່ຽວກັບການປົດທ່ານອອກຈາກບັດເລືອກຕັ້ງ ສານສູງສຸດຂອງສະຫະລັດໄດ້ທົບທວນການຕັດສິນໂດຍສານສູງສຸດຂອງລັດໂຄໂລຣາໂດ ທີ່ພົບວ່າ ພາຍໃຕ້ບົດແກ້ໄຂທີ 14 ຂອງລັດຖະທຳມະນູນ ທ່ານ ທຣຳ ແມ່ນບໍ່ສາມາດທີ່ຈະ ກຳຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ ໄພສານ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກໆວັນຈາກວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ນະຄອນຫຼວງຂອງສະຫະລັດ ສະພາສູ ງສະຫະລັດໄດ້ພິຈາລະນາຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງປະເທດ 95 ຕື້ໂດລາໃນວັນພຸດແລ້ວນີ້ ຫຼັງຈາກສະມາຊິກສະພາສູງພັກຣີພັບບລິກັນ ໄດ້ຂັດຂວາງຂໍ້ຕົກລົງສອງພັກ ກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງຊ າຍແດນ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອ 118 ຕື້ໂດລາໃຫ້ຢູເຄຣນ ແລະ ອິສຣາແອລ ນັກຂ່າວ VOA ແຄັດເທີຣີນ ກິບສັນ ມີລາຍງານກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ເຊິ່ງທິບສຸດາຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ 60 ຕື້ໂດລາສຳລັບການຊ່ ວຍເຫຼືອແກ່ຢູເຄຣນ ແລະ 14 ຕື້ໂດລາສຳລັບການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ອິສຣາແອລ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງປະເທດຊຸດໃໝ່ ມູນຄ່າ 95 ຕື້ໂດລາ ທີ່ປັດຈຸບັນນີ້ ກຳລັງພິຈາລະນາຢູ່ໃນສະພາສູງຂອງສະ ຫະລັດ ຫຼັງຈາກສະມາຊິກສະພາສູງພັກຣີພັບບລິກັນ ໄດ້ຂັດຂວາງຂໍ້ຕົກລົງສອງຝ່າຍກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງທາງຊາຍແດນທີ່ມີມູນຄ່າ 118 ຕື້ໂດລາ ທ່ານຊັກ ຊູເມີ ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫຼາຍຢູ່ໃນສະພາສູງກ່າວວ່າ We knew about a week ago when Trump mixed in and said, you know, wanted to be political and said he ພວກເຮົາຮູ້ປະມານໜຶ່ງອາທິດກ່ອນໜ້ານີ້ ເມື່ອທ່ານທຣຳໄດ້ເຂົ້າມາສ້າງຄວາມສັບສົນ ແລະ ກ່າວວ່າ ທ່ານຮູ້ບໍ ຢາກໃຫ້ມັນເປັນໄປໃນທິດທາງການເມືອງ ທ່ານກ່າວວ່າ ທ່ານເ ລືອກຄວາມວຸ້ນວາຍຢູ່ຕາມຊາຍແດນ ເພາະວ່າທ່ານຄິດວ່າມັນຊ່ວຍທ່ານໃນການເລືອກຕັ້ງ ພວກເຮົາຮູ້ວ່າພວກເຮົາອາດຈະຕ້ອງມີທາງເລືອກແຍກຈາກກັນ ຂໍ້ຕົກລົງສອງຝ່າຍຈະເພີ່ມຄວາມອາດສາມາ ດໃນການກັກຂັງຄົນເຂົ້າເມືອງ ຍຸຕິການດຳເນີນງານທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຄົນເຂົ້າເມືອງເຂົ້າມາອາໄສຢູ່ໃນສະຫະລັດໃນລະຫວ່າງຮຽກຮ້ອງຂໍການລີ້ໄພ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້ປະທານາທິບໍດີປິດດ່ານຊາຍແດນ ສະຫະລັດ ແລະ ເມັກຊິໂກຊົ່ວຄາວ ຖ້າການຂ້າມຊາຍແດນໄປເຖິງລະດັບໃດໜຶ່ງ ສະມາຊິກສະພາສູງຂອງພັກຣີພັບບລິກັນທີ່ມີຫົວອະນຸລັກນິຍົມກ່າວວ່າ ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວນັ້ນບໍ່ໄດ້ເຮັດໜ້າທີ່ອັນໃດພຽງພໍ ທ່ານເທັດ ຄຣູສ ຈາກພັກຣີພັບບລິກັນກ່າວວ່າ This bill doesn't fix it. Understand this border crisis is deliberate. ຮ່າງກົດໝາຍນີ້ບໍ່ໄດ້ມີການແກ້ໄຂ ເຂົ້າໃຈວ່າວິກິດການດ້ານຊາຍແດນດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນເກີດຂຶ້ນໂດຍເຈດຕະນາ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ເຮັດໃຫ້ມັນ ເກີດຂຶ້ນ ທ່ານເຮັດໃຫ້ມັນເກີດຂຶ້ນຈາກການຕັດສິນໃຈພຽງຝ່າຍດຽວຂອງທ່ານ ແຕ່ສະມາຊິກສະພາສູງທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບຝ່າຍໃດ ທ່ານນາງເຄີສຕັນ ຊິເນມາ ເຊິ່ງເປັນໜຶ່ງໃນສາມສະມາຊິກທີ່ເຈລະຈາກ່ຽວກັບຂໍ້ ຕົກລົງກ່າວວ່າ ຝ່າຍກົງກັນຂ້າມແມ່ນການຄິດໄລ່ທາງການເມືອງ ເຊິ່ງທ່ານນາງໄດ້ກ່າວວ່າ Less than 24 hours after we released the bill, my Republican colleagues ບໍ່ຮອດ 24 ຊົ່ວໂມງ ລຸນຫຼັງພວກເຮົາໄດ້ເປີດເຜີຍຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ເພື່ອນຮ່ວມງານຈາ ກພັກຣີພັບບລີກັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າກໍໄດ້ພາກັນປ່ຽນໃຈ ປາກົດວ່າພວກເຂົາຕ້ອງການການສົນທະນາທັງໝົດ ແລະບໍ່ມີການດຳເນີນການ ປາກົດວ່າຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ່ບໍລິເວນຊາຍແດນບໍ່ແມ່ນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາ ມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງພວກເຮົາ ມັນເປັນພຽງແຕ່ຈຸດສົນທະນາສຳລັບການເລືອກຕັ້ງເທົ່ານັ້ນ ແລະພັກເດໂມແຄຣັດເຕືອນວ່າ ຜົນສະທ້ອນທີ່ຕິດຕາມມາຂອງການບໍ່ຮັບຜ່ານທາງກົດໝາຍຊ່ວຍເຫຼືອຢູເຄຣ ນຈະມີກວ້າງໄກໄປກວ່ານັ້ນ ທ່ານນາງ ແພັດຕີ ເມີເຣ ຈາກພັກເດໂມແຄຣັດກ່າວວ່າ Republicans will be telling our allies our word cannot ພັກຣີພັບບລີກັນຈະບອກກັບພັນທະມິດຂອງພວກເຮົາວ່າ ຄຳເວົ້າຂອງພວກເຮົາບໍ່ສາມາດເຊື່ອຖືໄດ້ ໂດຍ ບອກກັບຜູ້ຜະເດັດການເຊັ່ນທ່ານປູຕິນວ່າ ໄພຂົ່ມຂູ່ຂອງພວກເຮົາບໍ່ຮ້າຍແຮງ ການບອກໃຫ້ໂລກຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນຜູ້ນຳຂອງອາເມຣິກັນ ໄດ້ຖືກກີດກັນດ້ວຍການຂັດຂວາງຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ ໃນຕົ້ນອ າທິດນີ້ ປະທານສະພາຕ່ຳ ທ່ານ ໄມຄ໌ ຈອນສັນ ກ່າວວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງສອງຝ່າຍຈະສິ້ນສຸດລົງໃນເວລາມາຮອດສະພາຕ່ຳຂອງສະຫະລັດ ແຕ່ຮ່າງກົດໝາຍສະເພາະຂອງສະມາຊິກສະພາຈາກພັກຣີພັບບລີກັນ ທີ່ຈະ ສົ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ແກ່ອິສຣາແອລ ແມ່ນປະສົບກັບຄວາມລົ້ມເຫຼວໃນຕອນແລງວັນອັງຄານແລ້ວນີ້ ໂດຍທ່ານກ່າວວ່າ There is no reason whatsoever for them to object to the the ບໍ່ມີເຫດຜົນອັນໃດສຳລັບພວກເຂົາເຈົ້າທີ່ຈະຄັດຄ້ານຕໍ່ເນື້ອໃນ ຂອງຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ພວກເຂົາກຳລັງເຮັດດັ່ງນັ້ນເພື່ອຈຸດປະສົງທາງການເມືອງ ມັນເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ດີຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ສະມາຊິກສະພາສູງຈາກພັກຣີພັບບລີກັນ ໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ເພີ່ມການປັບປຸງຄ ວາມປອດໄພຢູ່ບໍລິເວນຊາຍແດນ ໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍໃນການຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງປະເທດ ບັນດາສະມາຊິກສະພາຄາດວ່າຈະດຳເນີນງານຈົນຮອດທ້າຍອາທິດນີ້ ເພື່ອລົງຄະແນນສຽງກ່ຽວກັບການຜ່ານຊຸດການ ຊ່ວຍເຫຼືອດັ່ງກ່າວ ທິບສຸດາ VOA
ບັນຫາວິກິດການທາງເສດຖະກິດໃນລາວ ທີ່ຍັງບໍ່ມີທ່າທີວ່າຈະສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ເລີຍນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ບັນດາພະນັກງານລັດພາກັນລາອອກເພີ່ມຂຶ້ນນັບມື້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນພະນັກງານແພດໝໍ ແລະຄູ ຊົງຣິດ ໂ ພນເງິນ ມີລາຍງານເລື່ອງນີ້ຈາກບາງກອກ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດລາວເປີດເຜີຍວ່າ ບັນດາພະນັກງານຂອງລັດໃນທຸກກະຊວງໄດ້ພາກັນລາອອກຈາກພາກລັດເພີ່ມຂຶ້ນນັບມື້ ໂດຍມີສາເຫດມາຈາກບັ ນຫາວິກິດຕະການທາງເສດຖະກິດ ທີ່ຍັງບໍ່ມີທີທ່າວ່າຈະສາມາດແກ້ໄຂໃຫ້ກັບຄືນສູ່ສະພາວະປົກກະຕິໄດ້ເລີຍ ເຖິງແມ່ນວ່າລັດຖະບານ ຈະໃຫ້ເງິນອຸດໜູນເພີ່ມຂຶ້ນຄົນລະ 150,000 ກີບຕໍ່ເດືອນກໍຕາມ ແຕ່ກໍຍັງບໍ່ພຽ ງພໍສຳລັບຄ່າຄອງຊີບທີ່ເພີ່ມສູງກວ່າ 200 ເປີເຊັນໃນປັດຈຸບັນ ທັງຍັງບໍ່ມີມາດຕະການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອອື່ນໆ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພະນັກງານລັດສາມາດທີ່ຈະສ້າງລາຍຮັບໄດ້ຢ່າງພຽງພໍກັບການດຳເນີນຊີວິດປະ ຈຳວັນດ້ວຍນັ້ນ ຈຶ່ງຕ້ອງລາອອກຈາກພາກລັດ ໄປເຮັດວຽກກັບພາກເອກະຊົນທີ່ມີເງິນເດືອນສູງກວ່າພາກລັດ ຫຼືວ່າພຽງພໍສຳລັບຄ່າຄອງຊີບທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ໂດຍພະນັກງານລັດທີ່ພາກັນລາອອກຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລະ ຍັງໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສັງຄົມລາວຢ່າງກວ້າງຂວາງດ້ວຍນັ້ນກໍແມ່ນແພດ ພະຍາບານ ແລະຄູ ດັ່ງທີ່ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດລາວໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ຄ່າຄອງຊີບປັດຈຸບັນນີ້ ຄົນຄົນໜຶ່ງແຕ່ເປັນຄົນໂສດ ຍັງບໍ່ທັ ນມີຄອບຄົວນີ້ນະ ມື້ໜຶ່ງນີ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍນີ້ແມ່ນ 1 ແສນກີບ 30 ມື້ນີ້ກໍ 3 ລ້ານຫັ້ນແຫຼະ ຖ້າຄູ່ຜົວເມຍນີ້ ຄັນເປັນພະນັກງານລັດໝົດສອງຄົນນີ້ ມີລູກມີເຕົ້ານີ້ສິບໍ່ກຸ້ມກິນເລີຍແຫຼະ ໂຕນີ້ແມ່ນໜ້າວິຕົກທີ່ສຸດ ມັນມີວິທີອອກບໍ່ ຫຼັງ ຈາກໂມງການລະ ສາມາດເຮັດວຽກອື່ນ ທີ່ບໍ່ແມ່ນຄູ ຫຼືວ່ານາງພະຍາບານ ຫຼືວ່າວຽກໂຮງໝໍຫັ້ນ ແມ່ນຢູ່ດອກ ລັດຖະບານວ່າ ຫຼັງຈາກໂມງການລະ ປູກຜັກ ລ້ຽງເປັດ ລ້ຽງໄກ່ ອັນນັ້ນແມ່ນຜູ້ທີ່ມີເງື່ອນໄຂ ມີດິນມີດ ອນຕອນຫຍ້າ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄົນຢູ່ຕ່າງແຂວງ ແຕ່ຄົນຢູ່ໃນເມືອງນີ້ ຢູ່ຫໍພັກ ສິມີນະໂຍບາຍຫຍັງໃຫ້ເຂົາ ທັງນີ້ອັດຕາສ່ວນຂອງຈຳນວນພະນັກງານລັດຕໍ່ປະຊາກອນລາວໃນປັດຈຸບັນ ຢູ່ທີ່ອັດຕາສູງກວ່າ 2 ເປີເຊັນ ຊຶ່ງຖືເປັນອັດຕາສ່ວນທີ່ສູງທີ່ສຸດໃນອາຊຽນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຕ້ອງນຳໃຊ້ງົບປະມານສຳລັບເງິນເດືອນ ແລະ ເງິນນະໂຍບາຍໃຫ້ແກ່ພະນັກງານລັດໃນສັດສ່ວນທີ່ເກີນກວ່າ 48 ເປີເຊັນຂອງງົບປະມານ ລາຍຈ່າຍທັງໝົດຂອງລັດຖະບານລາວໃນແຕ່ລະປີ ທັງຍັງມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມສູງຂຶ້ນທຸກປີດ້ວຍນັ້ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານລາວຈະຕ້ອງຈຳກັດໂຄຕາໃນການບັນຈຸພະນັກງານໃໝ່ໃຫ້ໜ້ອຍລົງ ພາຍໃຕ້ເປົ້າໝາຍ ທີ່ຈະລົດອັດຕາສ່ວນຂອງຈຳນວນພະນັກງານລັດຕໍ່ປະຊາກອນລາວ ໃຫ້ລົງມາຢູ່ທີ່ອັດຕາ 1.8 ເປີເຊັນໃຫ້ໄດ້ໃນປີ 2025 ແຕ່ເມື່ອເກີດບັນຫາວິກິດຕະການທາງເສດຖະກິດ ນັບແຕ່ປີ 2021 ເປັນຕົ້ນມາ ກໍໄດ້ເຮັດໃຫ້ພະນັ ກງານລັດທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຢ່າງແທ້ຈິງນັ້ນ ໄດ້ພາກັນລາອອກຈາກພາກລັດເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ອັນເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນບັນຫາຂາດແຄນທາງດ້ານບຸກຄະລາກອນໄປແລ້ວໃນເວລານີ້ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນການຂາດຄູນັ້ນ ດັ່ງທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຢືນຢັນວ່າ ໄລຍະທີ່ມີໂກຕາອອກມາ ກໍເຫັນປາກົດການວ່າ ຄູອາສາປະລະ ແຕ່ວ່າຢູ່ໃນປັດຈຸບັນນີ້ນີ້ ພາບລວມກໍເຫັນວ່າ ຄູລັດເຮົານີ້ນະ ກໍເຫັນວ່າ ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ກະມີສະເໜີຂໍຮັບບຳເນັດ ກະມີຫຼາຍເນາະ ອອກໄປສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວ ແລະ ພວກເຮົາກໍມີຄວາມພະຍາຍາມປຸກລະດົມຈິດໃຈຫັ້ນເນາະ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ສະພາບເສດຖະກິດ ຄືແນວນີ້ ປະເທດຊາດເຮົາກໍຫຍຸ້ງຍາກ ກໍສິຂໍໃຫ້ພວກສະຫາຍຄູອາຈານ ຈົ່ງໄດ້ຕັດສິນໃຈຊ່ວຍກ່ອນ ບໍ່ຢາກໃຫ້ປະລະ ພວກເຮົາກໍມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍທີ່ສຸດ ທັງນີ້ລັດຖະບານລາວໄດ້ກຳນົດໂຄຕາການບັນ ຈຸພະນັກງານໃໝ່ບໍ່ເກີນ 1,300 ຄົນ ໃນປີ 2022 ແລະ ລົດລົງເປັນບໍ່ເກີນ 800 ຄົນໃນປີ 2023 ໃນນີ້ກໍເປັນໂຄຕາຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ 340 ຄົນ ແລະ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ 320 ຄົນ ສ່ວນກະຊວງອື່ນໆ ທີ່ລວມເຖິງຫ້ອງ ການປະທານປະເທດດ້ວຍ ກໍໄດ້ຮັບໂຄຕາພຽງ 3 ຄົນ ຫາ 30 ຄົນຕໍ່ປີເທົ່ານັ້ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາຂາດແຄນບຸກຄະລາກອນ ໃນຫຼາຍພາກສ່ວນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກະຊວງສຶກສາທິການທີ່ມີໂຮງຮຽນ 12,744 ແຫ່ງ ຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດນັ້ນ ຍັງຂາດແຄນຄູກວ່າ 25,000 ຄົນ ໃນຂະນະທີ່ໂຮງຮຽນຢູ່ເຂດຕົວເມືອງກັບມີຄູ ເກີນຫຼາຍກວ່າ 10,000 ຄົນ ທີ່ບໍ່ຍອມໄປສອນຢູ່ໂຮງຮຽນໃນເຂດຊົນນະບົດ ທັງຍັງໄດ້ພາກັນລາອອກຈາກພາກລັດໄ ປແລ້ວ ຊຶ່ງກໍເປັນຍ້ອນບັນຫາວິກິດຕະການທາງເສດຖະກິດນັ້ນເອງ ລາຍງານຈາກບາງກອກ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ ວີໂອເອ
ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍການເມືອງລາວໃນປັດຈຸບັນສຳລັບແລງມື້ອື່ນ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງລາຍງານກ່ຽວກັບລົດຂົນສົ່ງສິນຄ້າຂອງບັນດາບໍລິສັດຈີນທີ່ບັນທຸກເກີນອັດຕາ ເຮັດໃຫ້ເສັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມ ຂົນສົ່ງ ເກີດການເປ່ເພຢ່າງໜັກໜ່ວງ ທັງຍັງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນທົ່ວປະເທດລາວ ກະລຸນາຕິດຕາມຮັບຊົມໄດ້ໃນມື້ອື່ນ ແລະ ກ່ອນຈາກກັນໄປໃນຄ່ຳຄືນນີ້ ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວຮ ອບຫຼ້າສຸດ
ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ໄດ້ເກັບຮັກສາ ແລະ ເປີດເຜີຍເອກະສານລັບລະດັບສູງ ໃນເວລາທີ່ທ່ານເປັນພົນລະເມືອງທຳມະດາ ລວມທັງເອກະສານທີ່ລະອຽດອ່ອນອື່ນໆ ກ່ຽວກັບນະໂຍບ າຍການທະຫານ ແລະ ນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດໃນອັຟການິສຖານ ພ້ອມທັງບັນດາບັນຫາດ້ານຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດຕ່າງໆ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AP ນັ້ນແມ່ນລາຍງານຂອງກະຊວງຍຸ ຕິທຳທີ່ກ່າວວ່າ ແນວໃດກໍຕາມ ຍັງບໍ່ທັນມີຂໍ້ກ່າວຫາທາງອາຍາຕໍ່ທ່ານ ຫຼື ບຸກຄົນອື່ນໃດ ບົດລາຍງານຈາກໄອຍະການພິເສດ ທ່ານ ໂຣເບີດ ເຮີ ທີ່ເປີດເຜີຍໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນການປະເມີນວິ ກິດການທີ່ຮ້າຍແຮງ ສຳລັບການຈັດການກ່ຽວກັບປັດໄຈທີ່ລະອຽດອ່ອນຂອງລັດຖະບານທ່ານໄບເດັນ ແຕ່ຍັງໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບເຫດຜົນວ່າ ເປັນຫຍັງ ທ່ານບໍ່ຄວນຖືກກ່າວຫາໃນຄວາມຜິດນີ້ ອານ ະສັກ
ພວກນັກເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ນັກວິເຄາະບາງສ່ວນກ່າວວ່າ ຄຳຕັດສິນໃນວັນຈັນຜ່ານມາ ກ່ຽວກັບນັກເຄື່ອນໄຫວສະຕີນິຍົມຊາວຈີນຜູ້ມີຊື່ສຽງ ໃຫ້ຈຳຄຸກ 3 ປີ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການຕອບໂຕ້ຂອງປັກກິ່ງທີ່ເພີ່ ມຂຶ້ນນັບມື້ ຕໍ່ພວກຄົນທີ່ເປັນໝູ່ຄູ່ທີ່ໃກ້ຊິດ ກັບພວກນັກເຄື່ອນໄຫວທີ່ຖືກຄຸມຂັງນັ້ນ ສານໃນແຂວງຊານດົງ ທາງພາກຕາເວັນອອກຂອງຈີນ ໃນວັນຈັນຜ່ານມານີ້ ໄດ້ຕັດສິນລົງໂທດນາງຫຼີ ໃນ ໃຫ້ຖືກຄຸກ 3 ປີກັບ 8 ເ ດືອນ ໃນຂໍ້ຫາຍຸແຍ່ໃຫ້ລົບລ້າງອຳນາດຂອງລັດ ໃນການຕັດສິນນັ້ນ ສານໄດ້ກ່າວຫານາງຫຼີວ່າ ໄດ້ຮັບອິດທິພົນຢ່າງເລິກເຊິ່ງຈາກນັກເຄື່ອນໄຫວທີ່ຖືກຄຸມຂັງ ທ້າວ ສູ ຊີຢົງ ຜູ້ທີ່ເປັນແຟນຂອງນາງ ຂອງນາງຫຼີ ແລະ ໄດ້ຖືກລົງໂທດໃຫ້ຈຳຄຸກ 14 ປີ ໃນຂໍ້ຫາການລົບລ້າງອຳນາດຂອງລັດ ເມື່ອເດືອນເມສາປີກາຍນີ້ ອັນນີ້ເປັນຄະດີປົກກະຕິທີ່ຄົນຜູ້ໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງທີ່ໃກ້ຊິດກັບນັກເຄື່ອນໄຫວທີ່ຖືກຄຸມຂັງ ສາມາດພົ ບກັບບັນຫາ ຍ້ອນການສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບຄູ່ຮັກ ຫຼື ເພື່ອນມິດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າທີ່ຖືກຂັງ ທ່ານ Patrick Poon ນັກຄົ້ນຄວ້າຮັບເຊີນຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລໂຕກຽວ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ VOA ຜ່ານທາງໂທລະສັບ ທ່ານໄດ້ກ່າ ວວ່າ ໂທດຈຳຄຸກອັນຍາວນານທີ່ນາງຫຼີໄດ້ຮັບນັ້ນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງສະພາບແວດລ້ອມພາຍໃນຈີນທີ່ມີການຈຳກັດຮັດແຄບ ຈົບຂ່າວ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂ້າພະເຈົ້າອາດນະສັກ ພ້ອມດ້ວຍໄຊຈະເລີນສຸກ ຜູ້ກຳກັບການອອກອາກາດ ແລະ ຄະນະສະຖານີວິທະຍຸ VOA ຂໍອຳລາບັນດາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ພົບກັນໃໝ່ໃນເວລາ 7 ໂມງ 30 ຫາ 8 ໂມງແລງ ຂອງມື້ອື່ນ ຕາມເວລາໃນເມືອງລາວ ດ້ວຍຄວາມຖີ່ 1575 ກິໂລເຮີດ ເຊິ່ງທ່ ານກໍສາມາດຮັບຟັງໄດ້ທາງອິນເຕີເນັດເຊັ່ນກັນທີ່ lao.voanews.com ຂໍອວຍພອນໃຫ້ທຸກທ່ານຈົ່ງໂຊກດີ ມີຄວາມສຸກກາຍສະບາຍໃຈ ລາຕີສະຫວັດ